يهودين جي وڏي طاقت ٽٽي پئي، مسلمانن ۾ ڪنهن حد تائين خوشحالي آئي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي گهر ۾ عورتون اينديون هيون، ٻيون به شهر جون، لٽڙو ڪپڙو انهن ۾ به چڱو ٿي پيو. بيبيون سڳوريون انهن جا اهي حال، ازواج مطهرات، غربت مسڪيني. انهن حضور انور صلي الله عليه وسلم جي درگاهه ۾ نبي پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم کي عرض ڪيو ته جيڪر اسان کي به لٽو ڪپڙو ملي، ڪجهه آساني، ڪجهه آزادي ٿئي، تڪليف آهي کاڌي پيتي جي، لٽي ڪپڙي جي. انصار جي مٿان جيڪا مدد ۽ خرچ هوندو هو، اهو به هلڪو ٿي پيو. پوء انهن سامان گهرڻ جي طلب ڪئي نبي سائين کان لٽو ڪپڙو کاڌو پيتو ۽ ان ۾ هنن جيئن حجت ڪري گهربو آهي حجت ڪري سڀني جو گهريو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي اهڙي قسم جون ڳالهيون گران گذريون ڏکيون گذريون الله جي حوالي هيو سندن فيصلو تنهن ڪري پاڻ انهي ڳالهه کان مڙئي رنج ۽ خفي ٿي پيا ته هي ايترو مطالبو ڇو ٿيون ڪن، اسان کي هنن جو خيال ناهي ڇا؟ جيڪڏهن عوام کي، مسلمانن کي، غرباء کي ڪجهه آسادي، آسودگي ۽ آرام اچي ويو آهي ته الحمدلله آيو. اسان جي گهر ۾ جيڪڏهن تڪليف آهي ته حرج ڪونهي، آخر هي ريس ڇو ٿيون ڪن؟ نبي سائين جن جي طبيعت ۾ ڪجهه انهي ڳالهه جي گراني ٿي. پاڻ ايلاء ڪيون ته هڪڙو مهينو مان توهان وٽ هاڻي نه ايندس. مسجد ۾ رهي پيا. ڀرسان جاء هئي هڪڙي انهي ۾ رهندا هيا حضرت ابوبڪر صديق حضرت عمر فاروق کي جڏهن خبر پئي ته انهن پنهنجي نياڻين کي اچي ڪجهه سمجهايو ته توهان هي غلطي ڪئي آهي جو نبي سائين کان گهرو ٿيون توهان ته نه گهرو ان موقعي ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ جي آيت نازل ٿي

نبي جو گهر گهرو ته به اهو اٿو حال. صبر سان استقامت سان رهڻو پوندو. هان جيڪڏهن پئسو ته پئسو پوء خوبصورت ۽ سهڻي طريقي لٽا ڪپڙا ڏئي توهان کي پوء نبي جي گهر منجهان ڪڍي ڇڏبو آهي. اهي آيات لٿا قرآن پاڪ جا. اڻٽيهه ڏينهن پورا ٿيا نبي سائين جن لٿا پهرين عائشه صديقه وٽ ويا. حضرت عائشه صديقه عرض ڪيو سائين توهان مهيني جو ايلاء ڪيو هو ته مان نه ايندس سائين اڃا هڪڙو ڏينهن ته آهي. هن کي اهو خيال ۾ آيو ته متان نبي سائين جن کان وسري هجي ڳالهه وري ڪو متان انهي باري ۾ الائي ڇا ٿئي. فرمايو ته عائشه ڏينهن اڻٽيهه به ٿيندا آهن مهيني جا هي اڻٽيهون مهينو آهي پر مان توهان سان هڪڙي ڳالهه ٿو ڪريان جو پنهنجي پيء ماء سان صلاح ڪري پوء ان جو جواب ڏجانء تڪڙ نه ڪجانء

سادگي ۽ مسڪيني سان رهڻ، غربت جي مٿان رهڻ مقرر ٿي ويو ته هاڻي الله تعاليٰ انهن کي وري ٻي نصيحت ڪئي آهي جيڪي اڳتي هيٺ نصيحتون اچن ٿيون ان جو مضمون وري جدا پيو آهي.

وڏي ماڻهوء جي غلطي به وڏي هوندي آهي، جڏهن توهان نبيء جون گهر واريون قيامت تائين ساري امت جون مائر آهيو ته توهان کان جيڪا غلطي ٿيندي اها غلطي به وڏي ليکي ويندي ۽ ان غلطي جي سزا به وڏي هوندي. جيئن الله تبارڪ وتعاليٰ درجي کي وڌايو آهي تيئن ان درجي جي مقابلي ۾ جيڪڏهن غلطي هجي ته ان جي سزا کي به وڌايو آهي.

جيڪا نه خود نرمي آ نه نرمي جو ارادو آ پر ٿورڙو ميلان صرف رڳو اذا لاذقناڪ ضعف الحيات وضعف الممات تنهن وقت اسان توهان کي دنيا جي حياتي ۾ ٻيڻو آخرت ۾ ٻيڻو عذاب ڏيون اهڙو سخت ڇاڪاڻ ته مرڪز هدايت ايترو محفوظ هجڻ گهرجي دنيا جي آلائشن کان ۽ دنيا جي غلط ڪارين کان ايڏو محفوظ هجڻ کپي جو انهي قلب جي اندر ڪنهن غلطيء جو ارادو ته نه، ارادي ڏي ٿيڻ به نه، ويجهو وڃڻ به نه پر ارادي جي لاء ٿورڙو تيار هجڻ به نه هجي. هي آهي معصوميت.

من يقنت منڪن توهان منجهان جيڪا به عورت اطاعت ڪندي الله تعالي جي قانت هوندي فرمانبردار هوندي الله جي ۽ الله جي رسول جي تعمل صالحا ۽ نيڪين جا ڪم ڪندي جهڙي به هجي نؤتها اجرها مرتين ان کي اجر ڏينداسي ٻه دفعا هڪڙو اجر ڏينداسون عام مسلماني حيثيت جو ٻيو اجر ڏينداسون امهات المومنين جي عهدي جو ٻه اجر الله تعاليٰ انهن کي ادا ڪندو. اها رب تعاليٰ جي خاص عنايت آهي ازواج مطهرات سان، جيڪا رب تبارڪ و تعاليٰ اها عنايت بخشي آهي. يا نساء النبي، اي نبي جون گهر واريون هي ٻيهر صدا وري لستن ڪاحد من النساء ڀلا ائين ڇو ايتري تخصيص آ عذاب ۾ به سختي اجر ۾ به عنايت يا نساء النبي لستن ڪاحد من النساء توهان ناهيو عورتن منجهان ڪنهن عورت وانگر جي ٻيون عورتون دنيا ۾ آهن اها حيثيت توهان جي ناهي عام عورتن جو حال ٻيو آهي توهان جو مرتبو ٻيو آهي توهان کي سيد المرسلين خاتم النبيين جي زوجيت جو شرف حاصل ٿيو آهي الله تعاليٰ توهان کي قرآن ۾ امهات المومنين بڻايو

تطهري فتتبعي اثر الدم هوء پئي چئي ته سائين مان ڪيئن ان ڳالهه کي ڪيان نه ٿي سمجهان نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي طبيعت ۾ چهري تي ڪجهه حيا جا آثار نمودار ٿيا ته هاڻي ضائفه ماڻهو کي مان ڇا سمجهايان حضرت ام سلمه هن کي هٿ کان پڪڙي وٺي ۽ پوء سمجهايائينس معنيٰ نبي ڪٿي ڪٿي عورتن جي مسئلي سمجهائڻ ۾ محجوب ٿي پوندو هو، اها طبيعت انساني آهي ته اتي ازواج مطهرات ڪم ڪيو ۽ اهي ماڻهو ۽ سائل ۽ امت ۽ تربيت گهڻي هئي تنهن ڪري نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي ازواج جي ڪثرت جي ضرورت پئي ۽ ان جو اڪثر مطلب اهو ٿو نظر اچي ڇو ته جڏهن جواني هئي

نرمي هوندي ته ان جي طبيعت ۾ هي لالچ ٿيندي ته ٻه اکر ٻيا به مان وڌيڪ ڳالهايان اها لالچ ۽ اها لالچ جيڪڏهن امتيء کي پنهنجي ماء جي متعلق جيڪا حجاب ۾ آهي قانون جي لحاظ سان اها هن جي نقصان هو ايمان جي تنهن ڪري ازواج مطهرات کي ڳالهائڻ سخت کپي

ٻيو حڪم ته پنهنجي گهرن ۾ قرار پڪڙيو، رهو پنهنجي گهرن ۾. هتان سمجهه ۾ ٿو اچي ته امر وجوب جي لاء آهي، معنيٰ بيبيون سڳوريون گهر ۾ رهن، قرار پڪڙين اهو ته هنن کي واجب آهي، جنهن جو مفهوم اهو آهي ته عورتن جو گهر کان ٻاهر نڪرڻ مطلقاً شرعاً حرام ٿيو. اهو ٿو سمجهه ۾ اچي.

ڊگهي جي نفي پر ڊگهو به بائن نه، معني تمام گهڻو ڊگهو نه، بلڪه انهي منجهان پوري ڊيگهه جيڪا اها مقابلي بندري جي ۾ هجي، معني نبي سائين جي قد ۾ ڊگهائي ته هئي پر تمام گهڻي ڊگهائي اڻ ٺهندڙ اها نه هئي. نفي صفت جي ولا بالابيض الامهق ولا ولا بل اسمر، نبي سائين جن جو رنگ جيڪو هو سو رنگ ڪڻڪ رنگو نه هيو ڪڻڪ رنگو اهو هڪڙو ٿيندو آهي سياهي جي مائل ٻيو ڪڻڪ رنگو ٿيندو آهي ڀورائي جي مائل ڪڻڪ رنگ جا ٻه درجا آهن نبي سائين جن جي ان اسمر جي لاء نفي ٿي وئي معنيٰ اهڙو رنگ نه هيو پر

حصير چئبو آهي چٽائيء کي ۽ تڏي کي. معنيٰ هاڻي تهان آيون آهيو، پوء تهان کي تڏي تي چنبڙي پوڻو آهي. بوريا نشيني ڪرڻي آهي. مطلب ان جو هي آهي ته پنهنجي گهرن ۾ تهان تڏن تي هججو ويٺيون ۽ ٻاهر نه نڪرجو. حضرت بي بي زينب

اهو حج تي نڪرڻ صحابه ڪرام جي جماعت ۾ قرن في بيوتڪن جي خلاف ڪونهي. آخر حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه کي شهادت ٿي. بي بي صاحبه کي جڏهن اها خبر پئي انتهائي غمگين ٿي ۽ مسلمانن ۾ ايڏي ڦوٽ ڏسي

محاصري جي متعلق ٿورا ڏاکڙا ٻڌايائين. ڇو ڪيو هو محاصرو؟ هڪڙي سازش هئي اصل يهودين جي. محمد بن ابي بڪر کي هي ابو بڪر صديق جو پٽ هو محمد محمد بن ابي بڪر کي ڪن ماڻهن چيو ته تون به حضرت عثمان کان ڪو عهدو وٺ نوڪريء جو قابل پختو ماڻهو هو هن عرض ڪيو، حضرت عثمان ان جي لاء حڪم لکيو، بحرين ڏي وڃ، اتي توکي حاڪم مقرر ڪيو ويندو. خط بند ڪري سر بمهر ڪري هن کي ڏنائون. پوء جن سازش ڪئي هئي، انهن کي ته صحيح علم هو. واٽ تي وڃي هن کي چيائون ته تون وڃين ٿو عهدي تي خط پڙهيو ٿي،

حضرت علي سائين کي خليفو مقرر ڪيو ويو. باغي شهر ۾ دندنائيندا رهندا هئا ته حضرت علي سائين ڏٺو ته جيڪڏهن هن سڀني تي مان قبضو ڪندس ته ڪي ڪنهن جا مائٽ آهن ڪي ڪنهن جا رشتيدار آهن هڪ هڪ جي پويان الائي ڪيترا ماڻهو آهن ۽ پرچار تمام خلاف ٿي چڪي آهي تنهن ڪري انهن تي ضابطو ڪري مخصوص ماڻهو مقرر ڪري جيڪي ڏوه جو مرڪز رکن ٿا انهن کي قتل ڪجي آخر سڀني کي ته ڪونه ماربو

جيسين فرمايو ته پوء هاڻي چڱو هي آ ته توهان جاتي فوجون اسلام جون گڏ ٿيل آهن اوڏانهن وڃو، هيا. تحفظ جي لاء بصرو ۽ ڪوفو اهي جيڪو هيا اهو هڪڙو علائقو هو لشڪرن جو فوجي علائقو هو سڀ اسلام جا لشڪر اتي رهيل هيا

۽ ڪي توهان جا غلام آهن، ڪي توهان جا بدوي آهن، ڪن ماڻهن سان هنن واسطو رکي سازباز ڪئي آهي، تنهنڪري ڀلو اهو آهي ته ان ۾ وقت مقرر ڪري بلڪل مڪمل تحقيق ڪري انهن ماڻهن کي پوء سزا ڏجي. حالانڪ حضرت عثمان جي شهادت جي زخم جو اثر سڀني مسلمانن تي هڪ جهڙو پيل هو ۽ سڀني کي ڏک هيو. انهن ماڻهن چند ماڻهن کان سواء جن اهڙي طرح ڌوڪي ۾ اچي بغاوت ڪئي. اهو به ڌوڪو هنن کاڌو. جيڪو خط توهان کي ٻڌايو حضرت عثمان جو خط نه هو اهو آخر حضرت امير المؤمنين کي مجبور ڪيو ته سائين توهان ايڏي هلو توهان به خود هلو ڪا مصالحت جي صورت پيدا ٿئي اصلاح ماڻهن ۾ ڪرڻ اها تمام چڱي ڳالهه آهي ڀلائي هن ۾ ٿيندي

مگر جڏهن صلاح پئي ٿيس ته حضرت امام حسن سائين، حضرت امام حسين، حضرت عبدالله بن جعفر، حضرت عبدالله بن عباس ۽ ٻيا ڪيترا صحابه ڪرام انهن سڀني راء ڏني ته توهان لشڪر نه ڇڪيو هتان، نه نڪرو، مقابلو ڪونهي. جيڪڏهن مقابلو ٿيو ته پوء ڳالهه پري ڪانهي ۽ توهان جاچ ۽ تحقيق ڪريو ان باري ۾. مگر ڪن ماڻهن تمام زور ڀريو. ته سائين هلڻ ۾ ڀلا ڇا آهي، هلو ته سائين هوڏانهن. في الحال ته اها ڳالهه ڪيون پر انهن جون نيتون ڪي خراب ٿيون. آخر حضرت علي ڪرم الله وجه جن جڏهن بصري جي ويجهو پهتا ته حضرت قعقاع کي جيڪو صحابي آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جو حضرت علي سائين سان گڏ هو بيبي صاحبه ڏي موڪليائين ته توهان پڇو ته ڪهڙي ارادي سان توهان هت آيا آهيو حضرت قعقاع ويو آهي اتي بيبي صاحبه سان ڳالهايائين بيبي صاحبه ٿي فرمائيس اي بني

پر هو پنهنجي ان حڪم ۽ فيصلي کي پنهنجي وقت تي ڄاڻي ٿو ته ڪڏهن ڪرڻو آهي. بيبي صاحبه جو به اهو ارشاد آهي ۽ حضرت طلحه، حضرت زبير ۽ ٻيا جيڪي هن سان گڏ ساٿي صحابي آهن، انهن سڀني جو به چوڻ اهو ئي آهي. حضرت علي سائين اها جڏهن ڳالهه ٻڌي مطمئن ٿيا، خوش ٿيا ته ڪو فتنو ڪونهي. ٽي ڏينهن انهي ميدان ۾ قرار آرام سان اتي رهيا پيا هيا. اهي ڳالهيون هجن. چوٿين ڏينهن صبح جو اعلان ٿيڻ وارو هيو ته حضرت علي سائين موٽي ويندو ۽ انهن جي باقاعده ملاقات حضرت طلحه زبير وغيره وارن جي ٿيندي حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ جي قاتلن جي جيڪي متعلق ماڻهو هيا جيڪي انهن جي متعلق جو فيصلو ٿيندو پر جيڪي ماڻهو انهي قسم جا سازشي هيا ڏٺو ته هاڻي اسان هيڏي محنت ڪري حضرت علي سائين کي آندو آ، لشڪر سميت آندو آ، هيڏانهن امراء الجند بصري جو لشڪر بي بي عائشه صديقه جي چوڌاري گڏ آ، هاڻي جي اتي ائين خيريت سان وقت گذري ويو ته پوء ڇا؟ پوء ته اسان جي سازش ناڪام. پوء هنن هڪڙي چال ڪئي. رات جو اچي پهرين حضرت عائشه صديقه جي جماعت ۾ پهچي اچي قتل ۽ غارت گري شروع ڪيو. مامون هيڏي ساري فوج ۾ اچي سائين ڌڙا ڌڙ تلوار شروع ڪيون ماڻهن کي ماري ٿا ڏين ايتري قدر جو حضرت بي بي صاحب رضي الله تعاليٰ عنها جو جڏهن اٺ اٿيو آ ته ان اٺ جا به پير ڪپيا اٿن جو بي بي صاحب جو اٺ ڪري پيو بي بي صاحب ته انهي آرام ۾ ڪو گهر ته ڪونه هو هيڏي سين هيڏ جا ماڻهو وري ڏٺو ته حضرت علي جا ماڻهو آيا آهن

حضرت حسن، حضرت عبدالله بن جعفر، عبدالله بن عباس وغيره انهن انهي ڳالهه کي نقل ڪيو آهي ته ههڙو هڪڙو حادثو پيش ٿي ويو وڏو مفسدن ۽ مجرمن جي شرارت ۽ فتنه انگيزي جو نتيجو اهو نڪتو جو هڪڙا مقدس گروه پاڻ ۾ غير شعوري طرح سان قتل غارت تي اچي ويا جو هنن کي خيال به ڪونه هيو

۽ طهارت چئبو آهي جو ڌوئي پوء ان کي صاف ڪجي. الله تبارڪ وتعاليٰ عصمت جو خاصو نبين جو ڪيو آهي. الخاصة ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره ۽ باقي طهارت آهي ٻين صحابه جي لاء، ازواج مطهرات جي لاء، بزرگن جي لاء. معنيٰ توهان کي الله تعاليٰ ڌوئي صاف ڪندو. اها آهي ڳالهه. رب تعاليٰ گهري ٿو ته توهان جي طبيعتن ۾ جيڪا دنيا جي خواهش ۽ هوس هئي يا جيڪڏهن ڪي اهڙي قسم جون ڳالهيون سڀ ڪڍي صاف ڪري ڇڏي. اهل البيت توهان کي الله تعاليٰ انهي جي لاء ٿو

جن کي الله تبارڪ وتعاليٰ فرمايو آهي ته يا نساء النبي من يات منڪن بفاحشه جن کي الله تعاليٰ فرمايو آهي ان ڪنتن تردن الحيات الدنيا وزينتها فتعالين امتعڪن سارو اهو ماحول بيبين سڳورن جي لاء آ ان ۾ ٻيو ڪو به ماڻهو ڪونهي ۽ وري نبي سائين جن اچي ٻڌايو آهي ته انهن کي ٻڌايو آهي حضرت فاطمه رضي الله تعاليٰ عنها جي گهر ۾ ڪونه ويا آهن هن کي اها ڳالهه ٻڌائڻ

حضرت ام سلمه ٿي روايت ڪري ها. اها روايت بخاري ۾ ٻين ڪتابن ۾ اچي ٿي. اچي جڏهن گهر ۾ پهتا ته پوء ام سلمه کي فرمائي ته چادر ته منهنجي کڻي اچو. بي بي ام سلمه چادر کڻي آئي. بي بي صاحب ٿي فرمائي ته ان تي اٺ جي پاکڙن وانگر نقش ٺهيل ها. چادر هئي ٻڪري جي وارن منجهان ٺهيل سهڻي ڍنگ جي چادر مل جي وارن جي ڏاس جي.

حضور انور صلي الله عليه وسلم چاهيو ته ان جو نڪاح زيد بن حارثه سان ڪن زيد اصل جي لحاظ کان ته شريف عرب هو پر بچپن ۾ ڪنهن ظالم پڪڙي هن کي آڻي غلام بڻائي مڪي ۾ وڪيو هو پر خديجه هن کي خريد ڪيو پوء نبي سائين جن کي هبو ڪيو سفر تجارت ۾ اهو گڏ هوندو هيو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي انهيء حضور صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ هميشه رهيو مائٽن کي پتو پيو ته اهو اسان جو نينگرو هيڏانهن آهي پوء سڀ هن جا پيء ۽ چاچا وغيره ٻئي نبي سائين جي خدمت ۾ آيا عرض ڪيس اهو ٻارڙو اسان کي موٽائي ڏيو فرمايو ته هان ڀلي وٺي وڃوس اسان جي ڪا منع ڪانهي هن کي پوء هن کي چيائون دادا تون اسان سان هل مان تنهنجو چاچو آهيان هو چئي مان تنهنجو پيء آهيان عزيز رشتي دار چي ته هڪڙو شرط آهي مان توهان سان هلان ٿو شرط آهي نبي سائين ڏي هٿ کڻي چي ته اهو مونکي روز ڏيکاريو صبح جو ته پوء مان هلنداسان